تڏهن ضرورت پئي. حضرت مولانا عبيد الله سنڌي رحمة الله عليه فرمائيندا هئا ته توهان علوم جيڪي عقلين متقدمين جا اهي پڙهو ته جيئن توهان کي سلف صالحين جا ڪتاب سمجه ۾ اچن انهن جيڪا محنت ۽ خدمت ڪئي آهي اسلام جي حقانيت جي اڄ به ان جي دلائل جي ضرورت آهي يورپ جا فلاسفر تيستائين اسلام جي صداقت کي نه مڃيندا عقلي طور جيسي تائين انهن کي مناظري ۾ مات نه ڏبي

اجوڪن فلاسفرن ٻنهي کي متحرڪ ٺاهيو آهي. ڪنهن زماني ۾ يونان جي فلاسفرن زمين کي ساڪن ڪيو هو ۽ آسمان کي سج کي متحرڪ بڻايو. پوء هلندي هلندي وري هن جي مخالفت ڪيون. چيون سج مرڪز آهي، نظام شمسي هن تي ڦري ٿو، زمين به ان تي دائر آهي. ڇو ته ڀئي ننڍي شيء وڏيء تي ڦرندي آهي. ڪا ڳالهه ڪانهي، ڪهڙو اصول آهي اهو؟ ننڍي شيء وڏيء تي ڦرندي آهي، ڇو ائين ٿئي آخر، ڪهڙو ضرور آهي؟

گول چوڌاري جيڪو سج کي ٿي ڦري اهو سال جو ۽ جيڪو پنهنجي مٿان ٿي ڦري سو آهي رات ۽ ڏينهن جو وري جيڪو گول دائرو ٿي ڪڍي هنکي ٻارهن ٽڪرا ڪريو ته هي ٻارهن برج ٻارهن مهينا هي هڪڙا رياضي مسئلا آهن انهن سڀني سان اسان وچون ٿا هڪڙي ڳالهه ڪريون جيئن جو هجي سج متحرڪ زمين متحرڪ سج ساڪن زمين ساڪن بهرحال اسان ڏسون ٿا ته سج مٿي چڙهي آيو زمين بيٺي آهي تنهن ڪري اسان سج جي حرڪت ڇو نه چون

خاتم النبين سيد المرسلين ايترو وقت به پنهنجي نفس جي خواهش تي نه ڳالهائي ٿو ان هو الا وحي يوحا ناهي اهو مگر هڪڙو وحي آهي جيڪو وحي ڪيو ويو آهي ان تقرير جو به حوالو مان وٽ ڪونهي علمه شديد القوا اها جيڪا تعليم هن کي ڏني سو وڏي طاقت وارَي تعليم ڏني معنيٰ جبرائيل عليه السلام اچي نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کي قرآن شريف ٻڌايو ۽ سمجهايو ذو مرت وڏي زور وارو فستوا پوء تعليم ڏئي ۽ سڌو ٿي ويٺو نبي اڪرم صلي الله تعليم سڌو ٿي ويٺو اهو تڏهن چئجي جڏهن جو مٿيون توجيهون وٺجن علمه شديد القوا وڏين طاقتن جو صاحب وڏي زور وارو فستوا الرحمان علي العرش استوا ته پوء رب تبارڪ تعالي سڌو سو معلم ٿي

اها هن معراج جي مسئلي سان ملايو ته پوء سمجهه ۾ ايندي پر حديث هيء پڙهڻي پوندي فرمايو الصلات معراج المومنين قرت عيني في الصلات منهنجي اکين جو ٺار هوندو آهي نماز ۾ نماز معراج مومن جو معراج ۾ الله تعاليٰ نبي اڪرم صلي الله وسلم کي ديدار ڪرايو اهو ديدار حضور انور صلي الله وسلم کي هاڻي نماز ۾ هتي سجدي ۾ ڪرائي ٿو ۽ الله تعاليٰ ان معراج جو جيڪو اڏو هو سو لاهي زمين تي رکيو ته هاڻي هيڏي معراج جي سفر جي ضرورت ڪانهي، تون تنهنجي امت سجدو ڪندا معراج ڪندا رهو، اها ڪيفيت جيڪا اتي هئي نبيء کي هتي پيدا ٿيندي هئي. اتي جيئن دل سان ڏسڻ هو تيئن هتي به پوئتي جماعت وغيره ٻيو جاڏي ڪري نظر کلي ويندي هئي، دل سان ڏسڻ هيو هيء معراج جو سفر اهو خرق عادت آهي، ڇو ته معراج جو سفر سارو عادت جي خلاف آهي، تنهن ڪري نماز جو ڏسڻ جيڪو نبيء جو آهي سو به خرق عادت آهي، اهڙي طرح ڪنهن نبي جي تابعدار ۾ اها ڪا ڪيفيت پيدا ٿي پوي اها به خرق عادت آهي.

تڏ اهو نزلة اخريٰ ٿيو اڳي ۾ هڪڙو هو غار حرا تي ڏسڻ پوء جبرائيل کي ڏسڻ ۽ هاڻي جبرائيل کي ڏسڻ ۽ اتي تجلي جي لاء پنهنجي قلب کي تيار ڪرڻ ۽ پوء وري رب تبارڪ وتعاليٰ کي ڏسڻ عندها جنة الماويٰ باغ بهشت به اتي هيو اذ يغشي السدرة ما يغشيٰ جڏهن جو ان درخت ٻير تي

خبير چئي ٻڌائين ته هوا توهان جي خبر نٿي رکي مان خبير آهيان هوا کي توهان نه ڏسندا آهيو توهان پنهنجي نگاهه کي نه ڏسندا آهيو پر مان توهان جي نگاهه کي به ڏسان ٿو ۽ مان خبير به آهيان توهان کي ڪيتريون بي خبر به شيون نظر ۾ نه اينديون آهن ڇو ته توهان جي نگاهه جهڙيون لطيف آهن مان ان کان به لطيف آهيان پر مان باخبر به آهيان اها معنيٰ آهي

شخصيتون مگر جن جا تو نالا رکيا. اسماء بمعنيٰ مسميٰ جي ٿيندي. سميتموها توهان هن جا نالا رکيا آهن. نالا آهن جيڪي رکيا آهن توهان انهن تي. اها معنيٰ اسماء منجهون سميتموها منجهون تڪرار جي ٿي نڪري. تنهن ڪري اسماء بمعنيٰ مسميٰ جي ٿيندي. سميتموها جو توهان رکيا. اهي هڪڙيون شخصيتون هون بت پٿر جن کي توهان کڻي نالا رکيا آهن لات منات ۽ عزيٰ ڪري پٿرن تي نالا انتم وآباؤڪم توهان ۽ توهان جي ابي ڏاڏي جا اهي ڪم. بس ٻيو ته ڪجهه نه آهي.

هونئن ته اها معنيٰ ڪانهي، قرآن پاڪ ته الله تعاليٰ موڪليو نبيء ٻڌايو پر شيطان ان جون توجيهون اچي ماڻهن کي سيکاريندو آهي، جيئن منبر ۽ محراب تي بيهي ڪيترا مولوي غلط قرآن جون توجيهون ڪندا آهن. اها مراد آهي اتي پوء الله تعاليٰ ڇا ڪندو آهي جيڪو شيطان وجهندو آهي ڳالهيون انهن کي نسخ ڪندو آهي وري اهڙا مرد مجاهد ايندا جو تاويلات سٺيون ڪري قوم کي سمجهائيندا اتي اها معنيٰ آهي پر هتي هيء معنيٰ تفسير وارن رکي.

انهن کي رب جي طرفان ام للانسان ما تمنّا، ڇا انسان چاهي ٿو جيڪي اهو ان کي ملندو؟ سندس مرضيء تي ته ڪانهي، الله تعاليٰ جي مرضي آهي. فلله الاخرة والاولٰي، سڀ ڀلائي آخرت جي ۽ اولٰي جي، سڀ ڀلائي رب جي لاء آهي. هي سمجهن ٿا ته بت اسان جا سفارشي آهن، خيالي خيالات ۽ اهي آرزوئون انهن جون آرزوئون اهي بيڪار آهن، دنيا آخرت جي ڀلائي سڀ رب جي هٿ ۾ آهي. شاهه صاحب جن لکن ٿا ته بت جي پوڄڻ مان توهان کي ڇا ملندو؟ رب تعاليٰ جيڪي ڏي، آخرت ۽ اوليٰ اڳ پٺ سڀ انهي جي ملڪ. ڪم من ملڪ السماوات ملڪ في السماوات آسمان ۾ ملائڪ آهن ڪيترا، لا تغني شفاعتهم شيئا اهي جيڪڏهن سفارش ڪن ته به ڪونه ڪجهه ٿئي الا من بعد ما ان ياذن الله جڏهن الله موڪل ڏي نه ته ڪجهه ملائڪ به نٿا ڪري سگهن لمن يشاء جنهن جي لاء وري الله تعاليٰ گهري موڪل به جنهن جي لاء گهري ويرضيٰ ۽ پسند ڪري نه ته اهي جن کي موڪل ملي سي به اڃا محدود

لله ما في السماوات الله جي بادشاهي آهي آسمان زمين ۾، ليجزي الذين اساءوا برن کي ڏيندو بدلو بما عملو ويجزي الذين احسنوا بالحسني ۽ نيڪن کي نيڪي الله تعالي عطا فرمائيندو دنيا جي اندر فتوحات الله تعالي ڏنا قبر جي اندر آزادي عطا فرمائي آخرت جي اندر جنت نصيب ڪئي اهو آهي نيڪن جي لاء برن جي لاء آهي سڀني ان جي مقابلي ۾ شيون اهي ڪير آهن جيڪي نيڪ آهن الذين يجتنبون ڪبائر الاثم

هو اعلم بمن اتقيٰ هو الله تبارڪ وتعاليٰ آهي جيڪو تقويٰ ٿو ڪري انهي کي ڄاڻي ٿو گهڻو پوء رب تعاليٰ هتي بي فرمانن جو بيان ٿو فرمائي جن حضور انور صلي الله وسلم جي بي فرماني ڪئي ۽ منهن موڙيو افرايت الذي توليٰ ته اهو شخص ڏٺو جنهن منهن موڙيو هو يعني پنهنجي خالق کان ڇڏي منهن ڦيري دنيا ڏي متوجه ٿيو واعطيٰ قليلا واڪديٰ ڏنائين ٿورو ۽ پوء تمام سخت نڪتو

بس ٿورڙي رقم وغيره به ته مان کي ڏي پوء هن چيس چڱو مان توکي ڏيندس ٺهيو مان ڦران ٿو پوء آخر ڇا ٿيو جو ان رقم هن کان گهري چي ته ٺهيو هاڻي رقم ڪونه ٿو ڏيان الله تعالا ٿو فرمائي ته وري ساڳو انهي ۾ به ڦري ويو هن کان

جيڪو عهد پيمان الله تعاليٰ سان ڪيو هئائين، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشرڪين مان هڪڙي اها معنيٰ، ٻي اذ ابتليٰ ابراهيم ربه بڪلمات فاتمهن الله تعاليٰ جا اهي ڪلمات ابراهيم عليه السلام جيڪي ڏهن سنتن وارا هئا سي پورا ڪري ڏيکاريا اها معنيٰ ٻي ٽين اها معنيٰ ته رب تبارڪ تعاليٰ هن کي حڪم فرمايو ته پنهنجي پٽ کي ڪهه هن ڪهي ڇڏيو الله تعاليٰ فرمايو ته لقد صدقت الرويا يا ابراهيم تو پنهنجو خواب پورو ڪري ڏيکاريو الله جي وفا ۾ هي سڀئي معنائون اچي ٿيون وڃن لا تزر وازره وزر اخري ۽ ڪو هڪڙو ٻئي جو بار ڪونه کڻندو ان ليس للانسان الا ما سعي انسان جي لاء پنهنجي محنت آ هن جو چيو ته مان کي پئسن جي قسط ڏيندو ته مان آخرت جو تنهنجو بار کڻندس اهو غلط آ ان سعيه سوف يري هر ڪنهن جي ڪوشش آ جيڪو اها ظاهر ڪري ڏيکاري ويندي ثم يجزاه الجزاء الاوفا پوء ان کي بدلو ملندو بدلو پورو وان الي ربڪ المنتهي بيشڪ رب جي پاسي ڏي آهي انتها هر ڳالهه جي جو انه هو اضحڪ وابڪيٰ اهو الله جيڪو کلائي روئاري سڀ رب تعالي جي هٿ نفس ۽ نفس جا ڪيفيات انه امات و احيا اهو الله تعالي آهي جو جيئاري ۽ ماري معنيٰ هتي زندگي ۽ موت جي ڪيفيت اها به وري انهي زندگي جي ڪيفيت ۾ جيڪا ماڻهو کي خوشي ۽ غم آهي اهو به رب جي هٿ آهي انه خلق الزوجين الذڪر والانثيٰ نر ماد الله تعالي پيدا ڪيو آهي دنيا ۾ ٻي ڪنهن کي طاقت ڪانهي معنيٰ عالم جي اندر تمام متضاد متقابلات احوالات خير ۽ شر جا جيڪي هوڪ آهن، معاملات، سڀ رب تعاليٰ جا آهن. روئارڻو، کلائڻو، مارڻو، جيئارڻو، ڪنهن کي نر ڪرڻو، مادي ڪرڻو، انهن منجهان نسل ڪشي، پيدا ڪرڻ، ٻيو ٽيون سڀ رب جو. من نطفة، پاڻي جو قطرو، اذا تمنيٰ، جڏهن جو هاريو ويندو آهي. وان عليه النشأة الاخرة، اخريٰ، ۽ انهن جي مٿان وري ٻيهر اٿارڻو آهي، اهو به رب جو حصو آهي جو اٿاري ٻيهر دنيا جي جهان ۾ هن کي ٻي پيدائش ڏئي وري

حضور انور صلي الله عليه وسلم جن ويا منيٰ جي طرف اتي ڪافرن جو به مجمع هيو انهن ڪا نشاني طلب ڪئي ۽ خود اها طلب ڪيائون ته چنڊ چيرجي پوء پاڻ فرمايو ته چڱو ڏسو آسمان ۾ الله جو حڪم ٿيو پوء چنڊ چيرجي هڪڙو ٽڪرو اولهه جي پاسي ڏي جيئن سمجهه ۾ رفتار ايندي آهي ائين هلي آيو ٻيو پوئتي مشرق ڏي هٽي ويو وچ ۾ جبل هو

هن وقت ڪو جادو بادو جو اثر يا اسان جي اکين تي ڪو سحر ٻڌو ويو آهي، تنهن ڪري ڏينهن جو ماڻهو اچن، پاسي اوسي وارا، علائقي قبائل جا ماڻهو اوڏانهن جاچ ڪرايون، جيڪڏهن واقعي چنڊ چيريو آهي ته پوء ڳالهه آهي. پوء به ڳالهه اها وڃي ٿيندي ته جادو ٿي ويو. پر هن اسان جي علائقي تي آهي ڪين ٻين جاين تي به آهي اهو سوال. پوء صبح جو خبرون آيون چئن پيا ته رات چنڊ چيرجي انهي تي گهڻا سوال ٿا پون جيڪي اعتراض ڪندڙ ماڻهو آهن ته جي چنڊ چيرجي ها ايڏو حادثو ٿئي ها ته آخر دنيا ڏسي ها سو انهي ۾ جتي مناسب آهي ڏسڻ سو اهو هندستان ۾ ڏسڻ ٿي سگهي ٿو پر اهو وقت پويون آهو چنڊ جو هن ملڪ ۾ ٻن ڪلاڪن جو جيڪڏهن فرق رکجي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جن منا ۾ هيا چنڊ چوڏهينء جو مٿي چڙهي آيو ان ۾ به ڪافي وقت لڳندو آهي اهو ڏهين ڌاران وڃي ٿئي يا يارهين پوء چنڊ مٿڀرو چڙهي ويندو آهي چوڏهين تي يا يارهين رات جو تي ائين اسان تخمين ٿا ڪريون ان وقت ۾ ماڻهو جيڪي اتي موجود هئا انهن ڏٺو ٻيو ان علاقي ۾ جيڪي ماڻهو ان وقت ۾ هوشيار هيا هوشيار جي معني اها نه ته ڪو ان جي انتظار ۾ بلڪه تيڏهن هنن جو توجهه ويو. ڏٺائون ته چنڊ ٻه ٽڪرا ٿي پيا. ڪجهه وقت کان پوء وري ملي ويو. اها عجب جهڙي هڪڙي ڳالهه نظر آئي ماڻهن کي، جنهن جون روايتون ملن ٿيون. باقي ملبار ۾ هڪڙو مهاراجا هيو. اهو رات جو انهيء وقت ۾ ڪو اٿيو آهي. ملبار ۽ عرب ۾ جيڪڏهن غور ڪري ڏسبو ته ٽن ڪلاڪن کن جو فرق ٿئي ٿو. ملبار، آسام، بنگال، بنگال هن اسان جي ملڪ کان ڪلاڪ جو فرق ٿو رکي. اسان جي ملڪ کان عرب شريف ٻه ڪلاڪ فرق ٿو رکي. جيڪڏهن رڳو بنگال ٻڌجي ته به ٽي. هاڻي ٽي ڪلاڪ جيڪڏهن ڏهن. ۽ کان بعد کڻي ٻڌجن ته اهو وڃي ٿيندو انهن جو ٽي بجي جو وقت ۽ ٽي بجي تي انهيء ملبار ۽ آسام ۽ بنگال ۾ چنڊ هڪ ته هيٺ هوندو هيڏي ۽ ٻيو انهيء وقت ۾ ڪو جاڳندڙ ماڻهو به هجي سو اهو راجا پنهنجي خيال سان ڪو ٻاهر نڪتو ڪنهن ضرورت جي لاء

انهن جن بنيادن تي ڦا خرق ۽ التئام جا مسئلا رکيا ها، اهي بنياد هن وقت ۾ ٽٽي ويا انهن جا آسمان ۾ ڦاٽڻ ۽ وري ملڻ اهو ڀائي ڪو ائين پاڻيء وانگر ته ڪونهي جو پاڻيء ۾ هٿ هڻبو آهي ته ڦاٽي پوندو آهي هٿ ڪڍ ته وري ملي وڃي ڀائي آسمان جي اندر خرق التئام اهو ممنوع آهي اهي دلائل عقلي فلسفي ۾ ڏيندا آهن صدرا شمس بازغه ۾ يا اهڙي طرح هديه سعيديه کان وٺي شروع ٿا ٿين

جيڪڏهن ان روشني تي ٿورو ڪجهه اثر به کڻي پوي، گهڻو اثر پئجي وڃي ته پوء ته ڪارو ٿي وڃي چنڊ، پوء هر ڪنهن کي محسوس ٿيندو. باقي جي اڌ کن يا ڪا ٽيهائي ان جي اچي ويندي آهي ته پوء ته بسا اوقات گهڻن ماڻهن کي خبر نه پوندي آهي ته ڪو رات چنڊ گرهڻ ٿي وئي. گهٽ ۾ گهٽ ڪجهه کڻي روشني گهٽ به سو روشني گهٽجڻ ته ڪڪرن جي ڪري به ٿيندي آهي يا ڪنهن ٻين سببن جي غبار گرد جي ڪري به ٿيندي آهي.

بخاري شريف ۾ روايت آهي عبدالله بن مسعود جي طحاوي مان ان لاء سار وار ٿو ٻڌائي ايڏا ڪتاب ٻڌائين ٿا جواب ان جو هي آهي ته اهو معجزو متواتر آهي متواترات يقينيات هوندا آهن ۽ ان جي روايت ڪانه ٿيندي آهي روايت ٿيندي آهي حديث جي قرآن جي روايت ڪانهي جواب، ۽ ايڏهن هن کي ڪنهن نه ٻڌايو، نه ڪنهن وٽ اهو پڙهيو جو خبر پئيس، اهو انهيء فڪر ۾ رهجي ويو. هڪ اڌ ماڻهو روايت ٿو ڪري، خبر واحد تي ڪهڙو اعتبار ڪبو، باقي هيء ڀلا قرآن ۾ جو آهي، چئي ٿو ها ائين پنهنجي ليکي ڪو چنڊ ونڊ ۾ گلي ڪو چيرو اچي ويو هوندو، تنهن ڪري اهو ڪو اهڙو واقعو ٿيو آهي، باقي نبيء جي معجزي جو ان سان ڪو واسطو ڪونهي. ايترو هجڻ کٽي ٿو هن کي. اهڙو ڪو حادثو، ڪو اتفاق ٿيو آهي؟ هن جو چوڻ هي آهي، سو ڳالهه هيء آهي ته اهو متواتر مسئلو آيل آهي قرآن ۾، تنهنڪري قرآن شريف هاڻي هن جي روايت آهي. صحابه ڪرام ڏٺو ته قرآن ۾ آهي، باقي ڇا ان جو ڇا ان جي روايت ڪن؟ متواتر آهي ته ان کي چئبو آهي جو ايترا ماڻهو ان ڳالهه کي ٻڌائن، جنهن جو اجتماع ڪذب تي ناممڪن. متواتر ان کي چئبو آهي. پوء نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جن جي انهيء معجزي کي الله تعاليٰ قرآن ۾ ڪيو آهي بيان ٿي پيو متواتر ۽ قرآن پاڪ کي ايترن ماڻهن روايت ڪيو آهي وري ٻين ايترن کي سيکاريو اٿن انهن ٻين ايترن کي سيکاريو سلسلي وار اهو قرآن شريف جو جيڪو قرات جو معاملو هو انهن جو اجتماع هڪ دور ۾ ڪذب تي محال آهي جيئن مڪو موجود آهي

ضرور نبي جي پاسي ڏي منسوب ٿئي. ڪرامت هجي ته ولي جي پاسي ڏي منسوب ٿئي. معجزو معنيٰ نبي جي پاسي ڏي حضور سائين جي زماني ۾ ٿيو آهي. تنهن ڪري معجزو قرآن ڪوٺيس ٿو معنيٰ نبي جي هٿ تي ۽ معجزي ۾ نبي جو دخل هوندو آهي. قوت ارادي جو به دخل هوندو آهي ۽ الله تبارڪ وتعاليٰ. انهيء نبيء کي پنهنجي ڪنهن اهڙيء صفت ۾ ان وقت فنا نصيب فرمائيندو آ، جو اها صفت ڪارساز هوندي آ، نبي جو ارادو انهيء ۾ فنا ٿيل هوندو آ. ماڻهو سمجهندا آهن ته نبي جي اشاري سان ٿيو، نبي جي طلب سان ٿيو. مثال طور صحابي روايت ٿو ڪري ته هڪ دفعي اسان ٻڪري چاڙهيسي،

باقي اکن جي دستي اڳي ڏي ڏنم. وري ٽيهر فرمايائون ناولني الذراع عرض ڪيم سائين ٻڪري کي ٻئي ته اڳيان دستا ٿيندا آهن پاڻ فرمايائون جيڪڏهن مون کي ڏئي ها ته ڏيندو وڃان جيترو وقت مان طلب ڪريان شمائل ترمذي ۾ ترمذي ۾ اهڙي طرح ٻين ڪتابن صحاح سته ۾ روايت اچي ٿي معنيٰ جي ڏيندو وڃي ها ته پوء جيڪر پئي نڪري ها ته اها ڳالهه ڪجهه ڄڻ مشڪل ٿي پئي آهي سمجهڻ جي لحاظ کان معنيٰ ڪنهن هڪڙي شخص جو اعتراض ان ۾ آڏو اچڻ اهو معجزي کي روڪي معجزو ته من الله هوندو آهي ڪنهن ماڻهو جي اعتراض ۽ انڪار سان اهو معجزو هٽي وڃي اهو ڇا سمجهه ۾ نٿي اچي سوال آهي تنهن جو جواب هي آهي ته هڪڙي آهي عام عادت ۽ معجزو آهي الله جي خاص عادت عوام جي عادت برخلاف ان ۾ اهي عاجز آهن هن کي چئبو آهي معجزو ٻين کي عام عادت جي لحاظ کان اهو عمل عاجز ڪندڙ معجزتن عاجز ڪندڙ عمل. رب تبارڪ و تعاليٰ جي آڏو خرق عادت ڪا شيء ڪانهي، هو ڪن فيڪون جو مالڪ آهي، جڏهن عدم منجهان شيء کي وجود ۾ آندائين ته پوء هڪڙي دستي نه پر ڪيئي دستيون اتان نڪري سگهن ٿيون، وجود ۾ آڻيندو وڃي ها. ڳالهه هئي حضور انور صلي الله عليه وسلم جي طلب جي، نبي سائين جن ان وقت طلب جي انداز ۾ جڏهن هيا ته اهو اهڙو هڪڙو خيال هو سندن جو رب تبارڪ و تعاليٰ جي ڪنهن اهڙي آفرينشي تخليقي تجلي ۾ فنا ٿيل هيا جو جيڪڏهن گهرندا وڃن ۽ پوء ڪو رڳو تلاش ڪندو ته ڏيندو وڃي ته نڪرندي وڃي ها اها رب تبارڪ و تعاليٰ جي خالقيت جو تصرف هيو پر جڏهن نبي سائين جن کان اها ڳالهه ياد ڏياري ته سائين ٻڪري کي ٿيندا ئي ٻه دستا آهن ته عام عادت ڏي نبي جو توجه موٽي آيو اهو جيڪو تعلق هيو انهيء قسم جو اهو ٽٽي پيو عام عادت جي لحاظ کان بس ڪيئن ڳالهه ته هي جيڪو معجزو آهي سو نبيء جو ان ۾ تصرف ايترو ٿئي ٿو ته نبيء جو جيڪو قلبي توجه آهي پنهنجي رب تبارڪ و تعاليٰ جي اهڙين ڪنهن نه ڪنهن صفتن ڏي صفات الله تعاليٰ جا ته ڪارساز آهن ان ۾ فنا ٿيل هوندو آهي تنهن ڪري اهڙي ڪنهن خرق عادت ڪم کي معجزو ئي چئبو آهي ۽ الله تعاليٰ ان کي پنهنجو ڪم ٿو فرمائي وما رميت اذ رميت ولڪن الله رميٰ فرمايو ته جڏهن تون پٿرين جو جي مٺ اڇلي ته تو نه پر اسان اڇلي ۽ ايترن ماڻهن جي اکين ۾ پئجي وئي چار هزار ماڻهو هيا مٺ پٿرين جي ايڏي لشڪر ۾ ڪيئن ٿي پهچي الله تعاليٰ فرمايو ته اهو اسان جو ڪم معجزات الله تعاليٰ جو ڪم هوندو آهي ۽ نبي جو ان ۾ توجه هوندو آهي ان وقت ۾ به ساڳو نبي جو اهو توجه هيو رب تبارڪ و تعاليٰ جي ڪنهن ڪارسازي جي تجلي ۾ فنا ٿيل هو

يعرضوا معنيٰ يڪذبوا بها ڪوڙو ڪندا آهن انهيء کي ان يروا آية يعرضوا ان کي ڪوڙو ڪندا آهن ويقولوا ۽ چوندا آهن سحر مستمر معجزو ڏسي پوء انڪار ڪندا آهن هاڻي مودودي صاحب انهيء کي معجزي کي معجزو ڏسي پوء انڪار ٿو ڪري الله واهي اٿس الائي ڇا حال ٿيس انهيء انڪار ڪرڻ ۾ باقي هونء ته ٻيون جدا ڳالهيون آهن گهڻيون يقولوا سحر مستمر اهو آهي هڪڙو جادو، جاري ٿيندڙ، هلندڙ، مستمر، معنيٰ سحر قوي، شديد. استمرار چئبو آهي هڪڙي اهڙي شيء کي جو دوام هجي ۽ دوام بغير قوت جي نه ٿيندو آهي، تنهن جي معنيٰ قوي جادو آهي هڪڙو جنهن جو تاثير ايڏو جو آسمان تي وڃي پهچي. هنن ائين چيو. وڪذبوا ۽ ڪوڙو ڪيائون انهيء کي. ڪوڙو ڪيو آسمان ۾ پنهنجي ليکي چنڊ چيرجي، آسمان مون بجلي ڪري،

پر هو اتفاقي حادثو نٿا چون، ڪافر به ان کي معجزو سمجهن ٿا، چون ٿا ته جادو آهي. پوء اهو به ته نالو ڏنئونس نه جادو معنيٰ خرق عادت. هو ان کي جادو ٿا ڪوٺين پيا، صحابه ڪرام معجزو ٿا چون، ان جي انڪار جي اها ضرورت هئي جو هنن ائين چيو، پر مودوديء جو صفا اصل دستبردار ٿيو، جنهن کان ڪافر به دستبردار نه ٿيا آهن، هاڻي ڇا چئجي؟ خاص مسئلو آهي. وڪذبوا ۽ ڪوڙو ڪيائون انهيء کي، معجزي کي، واتبعوا اهواءهم پنهنجي نفس جي خواهش جي ڪڍ لڳا. وڪل امر مستقر هر ڳالهه قرار وٺندڙ آهي، هر ڪم پنهنجي پنهنجي موقعي تي قرار وٺندڙ آهي، پنهنجي نهايت تي پهچندڙ آهي. مطلب هي آهي ته خير وڃي اهل خير تي پهچي.

يعني عذاب جو هڪڙو وقت جيڪو ايندو پنهنجي انهيء انداز تي ايندو الله جي علم ۾ آهي ۽ هنن جي گمراهي ان عذاب جي زد ۾ پهتل آهي جا ڪنهن به صورت ۾ هنن جي گمراهي عذاب جي زد کان نه بچندي جن گمراهيء کي پنهنجي گود ۾ رکيو ته پوء اهي گمراهيء سميت ان عذاب جي زد ۾ اچي ويندا. قرآن ڪريم ذريعو آهي هدايت جو، هر قسم جا احوال ٻڌائي ٿو، تباهه ڪيل قومن جا واقعات به سمجهائي ٿو، جيڪڏهن ماڻهو غور ڪن ته رب تبارڪ و تعاليٰ جي طرفان وڏي هڪڙي هڪل پهتل آهي هن قرآن ۾ جنهن انهيء هڪل تي جيڪر هي ڪجهه سمجهن ته وڏو ڪم ٿي پوي ڇو ته اڳين امتن جون الله تبارڪ و تعاليٰ ڳالهيون ٻڌايون آهن هاڻي هنن ڪافرن کي به اڳيون ڳالهيون ٻڌائي الله تعاليٰ هڪل ٿو ڏي ته ياد رکو متان غلطي ڪندا هجو

پوء نه نفعو ڏنو آيات، نفعو نه ڏنو خبرن، نفعو نه ڏنو انهن کي قرآن، نفعو نه ڏنو رسول. نذر جون معنائون ٻه ٽي ڪيونسين، حڪمة بالغة، نبي ۽ ۽ واقعات پراڻا. اهي سڀ حڪمة بالغة هن. ان کي ڪم نه آيو ڀؤ ڀؤ ٻڌائڻ، مطلب ته ڀؤ ٻڌڻ جي ڪري ڪجهه سڌا ٿي پون ها، ائين به نه ٿيو.

نگاهه هنن جي جهڪيل هوندي حال ڪونهم يا هي حال ڪيس خشعا جمع مڪسر جو صيغو آهي حال ڪيس ته به ٺيڪ آهي ياتون خشعا ايندا هن حال ۾ جو جهڪائيندڙ هوندا پنهنجي نگاهن کي نگاهه هنن جي جهڪيل هوندي خوف ۽ هيبت جا ماريل ذلت ۽ پشيماني جي سبب اکيون هيٺ جهڪائي شرم کان پيا ايندا يخرجون من الاجداث

ته سڌا ٿي ڀڄندا، جڏهن سڏ ٿيندو مٿان ته پوء ڳاٽا ٽنگيل هوندا، اوڏهه توجهه هوندي، تنهنڪري حالات جدا آهن، ان حالات جدا جي مطابق ان شخص جي حالت هوندي. الداع ڀڄندڙ هوندا انهي سڏيندڙ جي پاسي. يقول الڪافرون، ڪافر چوندا، هذا يوم عسر، هي ڏينهن آهي ڏکيو. هولناڪ ڏينهن آهي. ان جرائم جو ۽ گناهن جو تصور ڪري چوندا ته تمام مشڪل ۾ اچي وياسين، هاڻي ڦاسي وياسين. عسر معنيٰ خوفناڪ ڏينهن جو عذاب جا نقشا هنن کي نظر ايندا پيا ته ايڏو عذاب اچي رهيو آهي. ڪذبت قبلهم قوم نوح اڳي انڪار ڪري چڪي آهي نوح عليه السلام جي قوم. ڪذبوا، پوء انهن انڪار ڪيو، ڪوڙو ڪيو، عبدنا، اسان جي ٻانهي کي، نوح عليه السلام کي. قالوا، ۽ چيائون، مجنون، اهو ديوانو آهي، وازدجر، ۽ هن کي، هن کي ڪا هڪل ڏنل آهي، جو ڪنهن کي جو هڪل ڏئي ڇڏجي، ڪو جن، ڪو آسيب، ڪاڏانهن ڪو دڙڪو ڏئي ڇڏيس ته پوء اهو ائين ئي بي دماغ ٿي وتندو آهي، چرين وانگر هلندو. هنن جنون به ٻڌايو، جنون جو سبب به ٻڌايو. ڪنهن جن يا ڪنهن اهڙي آسيب جو اثر هن تي پئجي ويو آهي، تنهن ڪري هاڻي هن جي مٿان اهو اثر رهجي ويو آهي. جنون به جنون جو سبب به ٻڌايو. معنيٰ، ديوانو آهي، آسيب زده جن جي پاسي کان ديوانو آهي، هن جو عقل اهو کڻي ويو آهي. معنيٰ، ٻيهر هن کي علاج ڪرائڻ جي ضرورت ڪانهي ڪا، بس ختم ٿي چڪو آهي.

پوء جڏهن جو پاڻي اچي ۽ تنور ڦاٽي، مٿون مينهن وسي، پوء ٻيڙيء ۾ چڙهي ويهجو. ٻيڙي ٺهي وئي تيار ٿي، پوء ان تي چڙهي ويهن ته توهان ائين بچي ويندؤ. آسمان جا دروازا کوليا، بماء منهمر، پاڻيء سان، جيڪو وڏ ڦڙو هو، منهمر. ڀرپور وسڻ. وفجرنا الارض عيونا کوليوسين زمين جي چشمن کي زمين کي چشما ڪري کوليوسين معنيٰ زمين سڄي ڦٽي پئي اندرون پاڻي پيو نڪري زمين مان پاڻي نڪري مٿئون پاڻي اچي فالتقي الماء عليٰ امر قد قدر پوء ملي ويو پاڻي هڪ ڪم تي جيڪو ڪم مقدر ٿي چڪو هو قد قدر امر معنيٰ ڪم اهو فيصلو پاڻي آسمان جو ۽ زمين جو پاڻ ۾ التقيٰ، اچي مليو، عليٰ امر، هڪ فيصلي تي، اهو فيصلو هو هنن جي هلاڪ ڪرڻ جو، قد قدر، جيڪو مقدر ٿي چڪو هو، الله تعاليٰ ان کي مقدر ڪيو هو، اي قدر الله عليهم. حملنا ذات الواح ودسر، سوار ڪيوسي اسان انهن کي تختن واريء تي ۽ ميخن لڳل.

جنهن ڪفر معنيٰ جو انڪار ڪيو ويو، ڪان ڪفر قدر نه ڄاتو ويو، جزاء لمن ڪان ڪفر، هي بدلو انهن شخصن جي لاء جو انهن جو قدر نه ڄاتو ويو، حضرت جو قدر نه ڄاتو ويو، نوح عليه السلام جو ڪفر به قومه، هي ٿيو ڦري ڪفر، ڪفر به قومه، قوم هن جو ڪفر ڪيو، نوح عليه السلام ٿيو مڪفور، ڪفر ڪيل، ڪفر، هن جو ڪفر ڪيو ويو، معنيٰ هن جي، هن جو قدر نه ڄاتو ويو. بي قدري هن جي هئي جنهن جو قدر نه ڪيو ويو الله تعالا ٿو فرمائي ته انهن کي اسان سوار ڪيوسي ٻيڙيء تي انهن شخصن کي سوار ڪيوسي جن جو قدر نه ڪيو ويو سليس معنيٰ ائين ولقد ترڪناها آيتن اسان هن کي ڇڏيوسي معجزو ڪري نشاني ڪري هل من مدڪر آهي ڪوئي سمجهندڙ سوچيندڙ ان ڳالهه کي ڪو آهي جيڪو سوچي، مطلب انهن جا هي آ ته مڪي مڪرمه جا ڪافر نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي معجزي جو قدر ڪن، جيڪڏهن بي قدري ڪندا ته پوء الله تعاليٰ انهن جي لاء قدر ڪندو، هي بي قدري ڪن ته هنن کي سزا لڳندي. ولقد ترڪناها آية فهل من مدڪر، آهي ڪو نصيحت وٺندڙ؟ فڪيف ڪان عذابي ونذر ڪهڙي طرح هيو منهنجو عذاب ۽ منهنجو ڊيڄارڻ.

انهن کي به پڪڙيوسي، ڪيڏو عذاب انهن تي به اچي ويو، سخت عذاب آيو عاد جي قوم تي. انا ارسلنا عليهم، ڪهڙي صورت پيدا ٿي؟